ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າການຄ້າເຂດແດນໄທນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃນ 5 ເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຕົກຕ່ຳລົງເກືອບ 10 ເປີເຊັນ ພຸ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນທົ່ວທົ່ວໂລກເນາະ ອ່າ ເລື່ອງຂອ ງການຄ້າການຂາຍ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງການຄ້າຊາຍແດນຂອງໄທກັບປະເທດຂ້າງຄຽງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນມາເລເຊຍ ລາວ ກຳປູຊາ ພະມ້າ ກະຖືວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍກວ່າ ກວ່າການຄ້າການຂາຍກັບປະເທດ ທົ່ວໂລກທົ່ວໄປເນາະ ອັນນີ້ທ່ານ ກີລະຕິ ລັດຊະໂນ ອະທິບໍດີກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເພິ່ນກະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ສະຖິຕິການຄ້າຊາຍແດນ ຜ່ານແດນຂອງໄທ 5 ເດືອນແລກຂອງປີ 2020 ກະມີມູນລະຄ່າລວມທັງໝົດ 524,000 ກວ່າລ້ານບາດ ລົດລົງ 9.7 ເປີເຊັນ ກະທຽບກັບຊ່ວງດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ ໂດຍສົ່ງອອກຢູ່ 305,000 ກວ່າລ້ານບາດ ລົດລົງ 9.3 ແລະ ກະການນຳເຂົ້າກະມີ ມູນລະຄ່າ 218,600 ກວ່າລ້ານບາດ ກະລົດລົງ 10.65 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າລົດລົງນີ້ ໄທ ກະໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າ ກະປະມານ 87,093 ລ້ານບາດ ໂດຍການຄ້າຊາຍແດນຢູ່ 4 ປະເທດເນາະ ມາເລເຊຍກັບໄທນີ້ ກະຖືວ່າມີມູນລະຄ່ານີ້ສູງທີ່ສຸດ ຮອງລົງມາກະຄືໄທກັບທາງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປ ະຊາຊົນລາວ ຕໍ່ດ້ວຍກັນເລື່ອງຂອງໄທ ມຽນມາ ແລະ ກະໄທ ກຳປູຊາເນາະ ໂດຍການຄ້າຊາຍແດນຜ່ານເຂດແດນທົ່ວປະເທດ ລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການໂຄວິດ-19 ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ກະໂດຍເຮັດໃຫ້ມີການເປີດຈຸດເຂດແດນຂອງໄທທົ່ວປະເທດທັງໝົດ ຈາກຈຳນວນ 97 ຈຸດ ລົດເຫຼືອ 28 ຈຸດເນາະ ແລະ ກະໃຫ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເປີດຈຸດຜ່ານເຂດແດນເພີ່ມອີກ 9 ຈຸດ ຂະນະດຽວກັນເນາະ ກະໄດ້ປ ະສານໄປຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດຊາຍແດນຂອງປະເທດໄທທີ່ມີຢູ່ນີ້ ເນາະ ແລະ ກະປະເທດໃກ້ຄຽງນຳ ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາ ໃຫ້ມີການຫາລືກັນ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງເຂົ້າອອກຈຸດຜ່ານເຂດແດນ ຫຼືວ່າຈຸດ ຜ່ອນປົນໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສະເພາະເພື່ອການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດເຂດແດນ ໂດຍຕ້ອງມີແນວທາງປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການ ຕິດແປດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ທີ່ວ່າມັນຕົກຕ່ຳລົງເກືອບ 10 ເປີເຊັນ ແລະ ບາງອັນນັ້ນກະຫຼາຍກວ່ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າທ່ານເວົ້າວ່າເຫດຜົນອັນໜຶ່ງຫັ້ນແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄຸນນະພາບ ຫຼືວ່າສະມັດຕະພາບຂອງສິນຄ້າໄທຫັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ດີບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງໃນສະໄໝໜຶ່ງ ສະໄໝ 80 ນີ້ລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ ທີ່ວ່າບໍລິສັດສ້າງລົດ ໃນປະເທດ Australia ນີ້ ສັ່ງ ເອົາເຄື່ອງອາໄຫຼ່ມາຈາກປະເທດໄທນີ້ລະ ເຮັດມາຈາກປະເທດໄທ ເອົາມາແລ້ວມັນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ຕີກັບໝົດ ປຽບສະເໝືອນວ່າປະເທດອີຕາລີນີ້ ສັ່ງເອົາປອດທຽມຈາກປະເທດຈີນນັ້ນບັກຫຼາຍ ຫຼືວ່າເຄື່ອງ ກວດໂຄວິດ-19 ນີ້ ໄປລະ 3,000 ກວ່າໜ່ວຍບໍ່ ມັນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ເກືອບໝົດພຸ້ນລະ ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ກະເລີຍຕີກັບໝົດ ອັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງທີ່ວ່າເຮັດຢູ່ໃນປະເທດໄທ ມັນບໍ່ມີຄຸນນະພາບສູງບໍ່ ຊິວ່າພາໃຫ້ການຄ້ານີ້ຕົກຕ່ຳລົງແດ່ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ອາດຈະມີບັນຫາຢູ່ບາງສ່ວນ ແຕ່ນະປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ປະເທດໄທກະມີໜ່ວຍງານ ຕ່າງໆນີ້ ເຂົ້າໄປຄວບຄຸມດູແລໃນເລື່ອງຂອງການຜະລິດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ຊິມີເລື່ອງຂອງມາດຕະຖານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ເຂົ້າໄປກວດ ແລະ ກະຮັບຮອງຄຸນນະພາບໃຫ້ ປັດຈຸບັນນີ້ເລື່ອງຂອງສິນຄ້າ ສິ ນໃຫຍ່ໆທີ່ເປັນພາກອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ນີ້ ກະຄິດວ່າບໍ່ ບໍ່ມີປັນຫາຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າທີ່ການຄ້າການຂາຍມັນຊົບເຊົາ ກະຫຼັກໆເລື່ອງຂອງການສົ່ງອອກເນາະ ສົ່ງອອກຫຼືວ່ານຳເຂົ້າກໍແລ້ວແຕ່ ມັນມີປັນຫາຂັ້ນຕ ອນຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າສິເປັນເລື່ອງຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ເຄີຍຂົນສົ່ງ

ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ ມັນກະເລີຍເຮັດໃຫ້ມູນລະຄ່າການຄ້າການຂາຍ ລວມກັນແລ້ວມັນກໍເລີຍ ເລີຍຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ລະ ອັນກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້ານີ້ນະ ກໍພໍດີມັນປາກົດຂຶ້ນໃນສະໝອງນີ້ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ສິນຄ້າໄທທີ່ອອກ ປະເທດໄທໄປໃນທາງທະເລນີ້ ມັນແມ່ນທ່າກຳປັ່ນນີ້ ບໍ່ແມ່ນຜ່ານສັດຕະຫີບພຸ້ນບໍ ຫຼືວ່າທ່າເຮືອໃດເນາະ ຕອນນີ້ກະຢູ່ທ່າເຮືອຄອງເຕີຍ ກຳປັ່ນນີ້ກໍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ໆ ຈັ່ງພວກເຂົ້າ ພວກເ ຄື່ອງຈັກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ພວກຜົນລະໄມ້ ດຽວນີ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງໃຊ້ທາງເຮືອເປັນ ເປັນຫຼັກເນາະ ແປວ່າຢູ່ ຢູ່ ອັນນ່າ ຄອງເຕີຍແມ່ນບໍ ແມ່ນ ສັດຕະຫີບເດ ສັດຕະຫີບນີ້ກະເປັນ ເປັນໜ່ວຍຂອງທະຫານເນາະ ກະຊິມີ ມີໝ່ອງ ຈອດກະ ກະບໍ່ໃຫຍ່ຄື ຄືຄອງເຕີຍເນາະ ອືມ ແປວ່າຄອງເຕີຍນີ້ແມ່ນ ແມ່ນຂອງເອກະຊົນ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃກ້ທະຫານ ກະແປວ່າໃຊ້ການໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ສັດຕະຫີບມັນມີຖານທັບເຮືອ ແລະ ຖານທັບອາກາດຢູ່ຫັ້ນ ກະແປວ່ າຄືຊິໃຊ້ໄດ້ຍາກເນາະ ແມ່ນ ສິນຄ້າທີ່ວ່າຕົກຕ່ຳດັ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ແມ່ນໆ ມັນມີການແບ່ງແຍກໃຫ້ຮູ້ບໍວ່າຈັງຫວັດໃດເນາະຕົກຕ່ຳກວ່າໝູ່ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນພາບລວມ ຕົວເລກພາບລວມທີ່ນຳມາປະເມີນ ກັນເນາະ ວ່າພາບລວມການສົ່ງອອກ ອອກໜ້ອຍອອກຫຼາຍ ແຕ່ວ່າພາບລວມກະຄືການຄ້າກັບປະເທດທີ່ເປັນເຂດແດນ ຊາຍແດນກັນນີ້ເນາະ ໄທກັບມາເລນີ້ກະຊິເປັນຄູ່ຄ້າທີ່ມີມູນລະຄ່າສູງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຈ າກມາເລກະຕໍ່ໄປທາງສິງກະໂປກະໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມີການຂົນສົ່ງ ແລ້ວກະຮອງລົງມາກະຊິເປັນກັບ ກັບທາງການລາວເນາະ